ຄ້າຍໆກັນກັບຢູ່ໃນໄທ ບ່ອນທີ່ຈຳນວນຄົນຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ນັບຕັ້ງແຕ່ອາທິດທີ 2 ຂອງເດືອນນີ້ມາ ຢູ່ລາວກໍມີການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ເມື່ອຄົນໄທ ແລະ ແຮງງານລາວຫຼາຍຄົນ ເ ດີນທາງມາຈາກໄທໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ ຫຼື ບຸນສົງການປີນີ້ ການເດີນທາງເຂົ້າມາລາວຂອງຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄດ້ຖືກກວດພົບວ່າມີ 9 ຄົນໃນໄລຍະ 10 ມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ ດັ່ງນັ້ນທາງການລາວກໍໄດ້ເພີ່ມມາດຕ ະການກວດກາ ປິດບ້ານ ແລະ ປິດເມືອງໃນຫຼາຍແຫ່ງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ນັບແຕ່ວັນທີ 13 ຈົນຮອດທີ 30 ເມສານີ້ ກິ່ງສະຫວັນມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ເດືອນເມສາ ປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນເປັນເດືອນທີ່ຜູ້ຄົນໃນລາວ ແລະ ໄທ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຄອງຄອຍຈະໄດ້ສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ ສຳລັບຄົນທີ່ໄປເຮັດວຽກເຮັດງານຢູ່ໄກບ້ານ ເພາະຈະໄດ້ກັບ ບ້ານໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ ແຕ່ວ່າປີນີ້ການເດີນທາງກັບບ້ານຂອງແຮງງານລາວມາແຕ່ໄທ ແລະ ປະເທດອື່ນ ພ້ອມທັງຄົນໄທເອງ ບາງຄົນທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ກໍພົບວ່າ ມີການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ 9 ຄົນແລ້ວ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ໃນພຽງແຕ່ໃນ 6 ມື້ເທົ່ານັ້ນ ກໍຄືນັບແຕ່ວັນທີ 10 ເຖິງວັນທີ 16 ເມສາຜ່ານມານີ້ ໃນນີ້ມີແຮງງານລາວທີ່ກັບມາຈາກໄທ 7 ຄົນ ນັກທຸລະກິດໄທທີ່ອາໄສຢູ່ລາວ 1 ຄົນ ແລະ ພ ະນັກງານລາວທີ່ເດີນທາງກັບມາຈາກປະເທດມົງໂກເລຍ 1 ຄົນ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຄົນຕິດເຊື້ອໃນລາວທັງໝົດເປັນ 58 ຄົນ ນັບແຕ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້ ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນປີກາຍນີ້ມາ ສຳລັບກໍລະນີນັ ກທຸລະກິດໄທຄົນໜຶ່ງທີ່ພົບວ່າຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ນີ້ ແມ່ນມີການພົວພັນກັບຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຮັກແພງກັນທີ່ຕິດເຊື້ອ ແລະ ລັກລອບເຂົ້າມາລາວ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງຄະນະສະເພາະກິດປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ແລ ະ ແກ້ໄຂພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງລາວ ແລະ ອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງປະຊາຊົນທ່ານໜຶ່ງໃນເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ຊຶ່ງທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງດັ່ງນີ້ ຄ້າຍໆວ່າມາເປີດຮ້ານເກມອີ່ຫຍັງນີ້ນະ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັ ນ ອາດຈະເປັນສະ ສາຂາ ແບບເຈົ້າເກັບເອົາເງິນໄດ້ນຳໄລ່ເປີເຊັນອີ່ຫຍັງແລ້ວ ແລ້ວບາດນີ້ເຈົ້າຊິເອົາເງິນຂ້າມຟາກ ມີຄົນໄທຫັ້ນຂ້າມມາເອົາເງິນນຳເຈົ້າຫັ້ນ ບັກໝໍໄທຫັ້ນມາ ມີເຊື້ອບາດນີ້ນະ ເບິ່ງນີ້ ຂ້ າມເຮືອ ລັກຂ້າມນະ ເພື່ອຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ການລະບາດນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ປິດເມືອງ ແລະ ແຂວງຕ່າງໆຫຼາຍແຫ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ອປ້ອງກັນຄົນການລັກ ລອບຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງມາລາວ ດັ່ງການໃຫ້ສຳພາດຂອງພະນັກງານທ່ານໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດເອກະຊົນແຫ່ງໜຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ ແລະ ດູແລເມຍທີ່ກຳລັງເກີດລູກຢູ່ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບຈັງຫວັດເລີຍຂອງໄທ ທ່ານບອກວ່າບໍ່ສາມາດເດີນທາງໄດ້ຍ້ອນທາງການ

ຖາມເບິ່ງດັນທີ່ຫຼັງກໍມີ ມີແຕ່ປາກລາຍມື້ອື່ນຊິນະ ກໍເລີຍຖາມມື້ອື່ນ ທາງໃດກໍເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ກ້າແລ່ນແລ້ວ ຢ່າງເຮົາ ເອີ ເຂົາເຈົ້າກໍຢ້ານນະ ນອກຈາກນັ້ນ ຢູ່ທາງເຂດພາກໃຕ້ຂອງລາວກໍມີມາດຕະການປິດເມື ອງເຊັ່ນກັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 14 ໄປເຖິງ 30 ເມສາ ດັ່ງທີ່ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ມາຈາກແຂວງຈຳປາສັກ ທີ່ມີແຜນໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວໃນໂອກາດພັກບຸນປີໃໝ່ ແຕ່ວັນທີ 13 ຫາ 17 ແຕ່ວ່າຜູ້ກ່ຽວ ກໍໄ ປຮອດແຕ່ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ກໍຕັດສິນໃຈກັບຄືນວຽງຈັນ ຍ້ອນມີຄົນບອກວ່າຈະມີການປິດເມືອງຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບຈັງຫວັດອຸບົນຂອງໄທນັ້ນ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວເລົ່າເຖິງເລື່ອ ງນີ້ສູ່ຟັງວ່າ ຂ້ອຍກັບມາວຽງຄືນແລ້ວ ບໍ່ຫຍັງດອກ ກໍເດີນທາງເຂົ້າອອກໄດ້ປົກກະຕິ ກໍອ່ານມາວ່າຊິ ອັນນັ້ນນະ ຊິເລີ່ມລັອກດາວມື້ອື່ນ ຫາວັນທີ 30 ວ່າຊັ້ນ ຄັນວັນທີ 30 ຫັ້ນ

ເຝົ້າລະວັງການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດກວ່າເຂດພາກໃຕ້ຂອງລາວອີກ ເຊິ່ງມີການຕັ້ງດ່ານກວດການເດີນທາງຂອງຄົນເຂົ້າອອກໃນເມືອງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບຈີນ ດັ່ງການບອກເລົ່າຂອງ ປະຊາຊົນທ່ານໜຶ່ງໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ຫາກໍກັບຈາກການເດີນທາງໄປປະຕິບັດພາລະກິດບາງຢ່າງ ລວມທັງແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງພາກເໜືອອື່ນໆ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8 ຫາວັນທີ 11 ເມສາຜ່ານມ າ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສຳລັບໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ປິດການເຂົ້າອອກເມືອງເທື່ອ ເພາະຢ້ານມັນຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແຕ່ໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການເຝົ້າລະວັງ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລ ະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ ການປິດສະຖານບັນເທີງຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການເຕົ້າໂຮມກັນຫຼາຍຄົນຈົນເກີນໄປ ອີງຕາມແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 368 ທັບ ສໜຍ ລົງວັນທີ 13 ເມສາ 2021 ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົ ງ VOA